هو ٿيندي ڪانه دير، محمد علي ڪوري چوي ها. ملا مکڻ کان محمد علي ڪوري ۾ دوڙيو جي فرمائش آ بلوچ آباد کان علي حسن مري، استاد جاڙو مري، حسن مري، علي دوست مري، منڱڻهاري موري کان ۽ ميان ٿهي جي فرمائش آهي حسن مري فياض مري ڪنڊياري کان عمر مري جي فرمائش آهي عاشق جو منهنجا پيارا محبوب تون مون کان لڪ نه ۾ ڀلي وڃي غيرن سان ويهه مون کان ڳالهيون ڀلي لڪاء پر اسان اڳي ئي چريا ماڻهو جڏهن هن چمچن کي هٿ لڳا ته پوء وري وڃي ڏس راڄن کي ڏيندا استاد مختار باجارا